ته اسان کيس چيو ته فلاڻيء ٽڪريء تي پنهنجي لٺ هڻ. اهڙيء ريت ان مان ٻارهن چشما وهي نڪتا ۽ هر قبيلي سڃاڻي ورتو ته ڪهڙي جاء سندس پاڻي وٺڻ جي آهي. ان وقت اها هدايت ڪئي وئي هئي ته الله جو ڏنل رزق کائو پيئو.

ته موسيٰ چين، ڇا ڀلين شيُن جي بدلي ادنيٰ شيء وٺڻ ٿا گهرو؟ چڱو ته پوء ڪنهن شهر ۾ وڃي رهو، جيڪي گهرو ٿا اتي ئي ملندؤ. نيٺ ڳالهه اتي وڃي پهتي جو مٿن ذلت ۽ خواري ۽ ڏتڙيل حالت ۽ سڃائي مڙجي وئي ۽ هو الله جي غضب جي ور چڙهي ويا. اهو ان ڳالهه جو نتيجو هو. جو هو الله جي آيتن کان انڪار يعني ڪفر ڪرڻ لڳا هئا ۽ نبين کي ناحق قتل ڪرڻ لڳا هئا. اهو نتيجو هو سندن نافرمانين جو ۽ انهيء ڳالهه جو ته هو شريعت جي حدن کان نڪرندا رهندا هئا.